شۇنىڭدەك ئونىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى خىتاي كوممۇنىست قوشۇنلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئېلىنى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ئومۇميۈزلۈك ھەربىي يۈرۈشنى باشلىغان كۈنى دېمەك ئەنە شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئۆكتەبىردىن باشلاپ تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلنىڭ باھار ئايلىرىغىچە بىر يۈز توقسان مىڭدىن ئارتۇق خىتاي قوشۇنلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەممە جايلىرىنى ئىگىلىدى ئاۋسترالىيىدە ياشايدىغان سەكسەن يەتتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ ئەنە شۇ ئىشغالىيەتكە شاھىت بولغان كەچۈرمىشلىرىنى بايان قىلدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئاكا، ئەمدى سىز بۇرۇنقى ئۆزىڭىزنىڭ سۆزلەپ بەرگەن ھايات كەچمىشلىرىڭىزدە سىز ئۆزىڭىزنىڭ مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىل ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى خىتاي كوممۇنىست ئارمىيىسى ئۈرۈمچىگە كىرگەن كۈنى ئۆزىڭىزنىڭ شۇلارنى كۆرگەنلىكىڭىزنى ھەتتا قارشى ئېلىشقا چىققانلار قاتارىدا بولغانلىقىڭىزنى شۇ ۋەقەلەرگە شاھىت بولغانلىقىنى سۆزلەپ بەرگەنىدىڭىز سىز نېمىلەرنى كۆردىڭىز ئۈرۈمچىدە شۇ ھەقتە بىر سۆزلەپ بەرسىڭىز. قىرىق توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى گومىنداڭنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭدىكى گېنېرالى تاۋ سىيۆنىڭ تەسلىم بولۇشى ھەم شۇنىڭ بىلەن شىنجاڭ ئۆلكىلىك قوچاق ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى بۇرھان شەھىدىنىڭ كوممۇنىست خىتاي بېيجىڭ ھۆكۈمىتىگە ئۆزىنىڭ تەسلىم بولغانلىقىنى ئۇقتۇرغاندىن كېيىن خىتاي كوممۇنىست ئارمىيىسى ئاتالمىش جيېفاڭجۈن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ بىۋاسىتە ماددىي مەنىۋى ياردەملىرى بىلەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر جيېفاڭجۈننىڭ ھەربىي ماشىنىلىرى برونېۋىكلىرى ئۈرۈمچىگە كىرىشكە باشلىدى شۇ ئۈرۈمچىگە كىرىشتىن بۇرۇن مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى ئاتالمىش شىنجاڭ ئۆلكىلىك ئىككىنچى دارىلمۇئەللىمىنگە ئوقۇشقا كىرگەن ۋاقىتلىرىم ئىدى. بۇ ۋاقىتلاردا مېنىڭ يېشىم ئون ئۈچ ياشلار ئەتراپىدا بولۇپ، جەمئىيەتتە بولۇۋاتقان بەزى ئىشلارنى ئەسلا چۈشىنەتتىم. ئۇنداقتا سىلەرنىڭ شۇ دارىلمۇئەللىمىننى ئۇلانبايغا خىتاي ئارمىيىسىنى قارشى ئېلىشقا ئېلىپ چىققاندا سىلەر نېمىلەرنى كۆردىڭلار؟ شۇ ئۇلانبايدا كۆرگىنىڭلار نېمە؟ ئېسىمدە باركىن، مەن شۇ دارىلمۇئەللىمىنگە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۈچى كىرىپ، نەق بىر ئايدىن ئۆتكەندىن كېيىن دارىلمۇئەللىمىندە تاماق يەپ بولغاندىن كېيىن بىر يىغىلىش بولدى يىغىلىشتا جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيىسى جيېفاڭجۈننىڭ ئۈرۈمچىگە كىرىدىغانلىقى شۇنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن ئۇلانبايغا چىقىدىغانلىقىمىز ھەققىدە مەكتىپىمىزنىڭ تەرتىپ مۇدىرى ئەزىزوف دېگەن كىشى ئۇقتۇرۇش قىلدى شۇنىڭ بىلەن ئىككىنچى دارىلمۇئەللىمىندىكى بارلىق ساۋاقداشلىرىمىز، ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىرلىشىپ شۇ ئۇلانبايدا جيېفاڭجۈننى كۈتۈۋالغىنىم ئېسىمدە. ئەمدى بۇ ۋاقىتلاردا جەمئىيەتتىكى ئەھۋاللار ئوخشاشلا شۇ بۇرۇنقى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭكى بۇيرۇقى ئاساسىدا يۈرگۈزۈلۈپ تۇرۇلاتتى. بىز ئاشۇ ئۇلانبايغا چىققان چاغدىمۇ شۇ ئاتالمىش ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ بۇيرۇقى، مائارىپ نازارىتىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئۇلانبايغا چىققىنىمىز ئېسىمدە. بىز ئۇلانبايدا برونېۋىكلارغا ئولتۇرۇپ، برونېۋىكلارنىڭكى ئۈستىدە تۇرۇپ ئاغزىلىرىدا ماسكا، يېشىل ماشرەڭ كىيىم كىيگەن، خىتاي ئاتالمىش خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىنى كۆرگەن. ئەمدى بۇ قارشى ئېلىش مەسىلىسىگە كەلگەن چاغدا ھۆكۈمەتنىڭ بىر تۇتاش بۇيرۇقى بولۇپ، ئۇنىڭغا چوقۇم چىقىش كېرەك ئىدى. خىتاي كوممۇنىست قوشۇنلىرى شۇ ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى بىر قېتىمدىلا كىردىمۇ يەنە داۋاملىق كىردىمۇ؟ يەنە نېمە ئىشلار بولدى؟ ئۈرۈمچىگە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر كۈنى جيېفاڭجۈننىڭ ھەربىي ماشىنىلىرى كىرگەن بولسا، كېچىلىرى پىيادە ئەسكەرلەر كىردى. شۇنداق قىلىپ، يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر ئۈرۈمچىگە ئاتالمىش جۇڭگو ئازادلىق ئارمىيەسى كىرىپ بولغاندىن كېيىن، يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۈرۈمچىنىڭ خەلق مەيدانىدا شىنجاڭنىڭ تىنچلىق بىلەن ئازاد بولغانلىقى ھەققىدە يىغىلىش بولغان. شۇ يىغىلىشقا ئۈرۈمچىدىكى

ئانداقتا ئەينى ۋاقتىدا ئۆزىنى خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسى دەپ ئاتىغان بۇ خىتاي ئەسكەرلىرىنى قارشى ئالغىلى چىققانلارنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرلارمۇ ياكى شۇ ۋاقتىدا ئۈرۈمچىدە خىتاي ۋە باشقا مىللەتلەرمۇ ياشايدۇ؟ باشقىلارمۇ بارمۇ؟ بۇ ئۇلانبايغا ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىيەنى قارشى ئېلىشقا ئۇيغۇرلار، خىتايلار بار ئىدى. خىتايلار ئىنتايىن خۇشال ئىدى. قوللىرىدا گۈل كۆتۈرگەن جيفاڭ جيۇن ۋەنسۇي دېسە، جيفاڭ جيۇن ۋەنسۇي دەپ ۋارقىراپ، شۇ ۋاقتىدا ئۇلانبايدا سەپتە تۇرۇپ تەي ئازادلىق ئارمىيىسىنى كۈتۈۋالغانىدۇق. سىلەر شۇ ۋاقتىدا بۇ ئازادلىق ئارمىيە، يەنى جيفاڭ جيۇن دېگەنلەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلگەنمىدىڭلار؟ شۇنى چۈشىنەمتىڭلار؟ ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ نېمە قىلىۋاتقانلىقىنى تۈزۈك چۈشەنمەيتتى. نېمە ئۈچۈن بۇ يەرگە كەلگەنلىكىنىمۇ تازا چۈشەنمەيتتى. بۇ ئارمىيە ھەققىدىمۇ، ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىيەسى ھەققىدىمۇ تولۇققىنە بىر چۈشەنچە يوق ئىدى. شۇڭلاشقا بىزنىڭ مەكتەپتىن چىققان ئۈچىنچى ئوتتۇرىنىڭ يۇقىرى سىنىپنىڭ بالىلىرى بىز نېمىشقا بۇ ئۇلانبايغا چىقتۇق، بىزنىڭ ئارمىيەمىز ئەسلىدە شىمالدىن ماناس دەرياسى بويىدىن كېلىدىغان ئارمىيە تۇرسا نېمىشقا بۇ يەرگە چىقتۇق دەپ شۇ ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا ناھايىتى چوڭ غۇلغۇلا پەيدا بولغان. ئۇيغۇرلاردا بىر گەپ، ئۇيغۇرلارنىڭ چۈشەنچىسىدە بۇرۇندىن تارتىپ غۇلجىدا قۇرۇلغان شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي قوشۇنلىرى ماناسقا كەپ بولغانلىقى ئۈچۈن، ماناس ئەتراپىدا تۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇلارنى قارشى ئېلىشقا چىقتۇق، دەپ قارىغانلارمۇ بولغان. دېمەك، بۇ سۆزىڭىزدىن قارىغاندا، ئەينى ۋاقتىدا سىلەر ئىلى تەرەپتىن كېلىدىغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسىنى قارشى ئالىمىز دەپ چىققانكەنسىلەر. ئەمەلىيەتتە قارشى ئالغىنىڭلار ئوخشاشلا خىتاي ئارمىيەسى بولغان. ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا نېمە ئۈچۈن بىز جەنۇبقا چىقتۇق؟ بۇ نېمە ئۈچۈن بىز شىمال تەرەپكە چىقماي، ماناستىن كېلىدىغان مىللىي قوشۇنلىرىمىزنى كۈتۈۋالمىدۇق؟ يەنە كەلگەنلەر خىتاي بولدىغۇ؟ نېمىشقا بۇ خىتايلار يەنە بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە خوجايىن بولۇپ كىرىدۇ؟ دەپ شۇ چاغدا ھەر خىل غۇلغۇلا گەپ سۆزلەر بولۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىدە بىر نارازىلىق كەيپىياتلىرىمۇ بولغان ئىدى. ئەمدى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئەمدى سىز بىر دارىلمۇئەللىمىن ئوقۇغۇچى ئوقۇغۇچىسى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن كىشىلەرنىڭ كاللىسىدىكى سىياسىي پىكىرلەر جەمئىيەتتىكى سىياسىي كۆز قاراشلار ۋە باشقىلاردىنمۇ خەۋەردار بولۇشىڭىز تەبىئىي شۇ ۋاقتىدا

مەيلى گومىنداڭ بولسۇن، گۇڭسەنداڭ بولسۇن، بۇلار ھەممىسى ئۇيغۇرلارغا بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە نىسبەتەن ھېچقانداق پايدىسى يوق بۇ ئارمىيەنىڭ، دەپ شۇ چاغدا ھەر خىل غۇلغۇلا بىلەن ھەر خىل سۆزلەر تارالغانىدى. بۇ قارا خىتايلاردىن ھەرگىز ئۇيغۇرلارغا ياخشىلىق، ياخشىلىق يوق. قارا خىتايلار بولسۇن، قىزىل خىتايلار بولسۇن بەرىبىر خىتاي بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلدى، بېسىۋالدى. ئەسلى بىز ئەركىن، ئازادە بولۇشىمىز. مۇستەقىل بولۇشىمىز كېرەك، كېرەك ئىدى دەيدىغان ئاددىي چۈشەنچە ئادەتتىكى كىشىلەردىمۇ بار ئىدى. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەدى ئەپەندىم، سىز ياخشى بىلىسىز، خىتاي ئۆزىنىڭ بارلىق تەشۋىقاتلىرىدا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۇ خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنى داقا-دۇمباقلارنى چېلىپ، ئۇسسۇللارنى ئويناپ، ھەممە يەردە ناھايىتى قاينام-تاشقىنلىق بىلەن قارشى ئالغانلىقىنى تەسۋىرلىگەن تەشۋىقاتلارنى قانات يايدۇرۇۋەتكەن. سىز ئەمدى شۇ ۋاقتىدىكى ھەممىنى كۆرگەن بىلگەن بىر شەخس بولۇشىڭىز بىلەن ئەنە شۇنداق بىر مەنزىرە بولغانمۇ ئەمدى ئۇ ۋاقتىدىكى ئەھۋالدا ئاتالمىش ئازادلىق ئارمىيەنى كۈتۈۋېلىشتا ھەممە يەردە داقا-دۇمباق چېلىپ ئۇسسۇل ئويناپ قارشى ئالغان ئىشمۇ يوقتى كېيىنكى ۋاقىتتا خىتاي كوممۇنىستلىرى شەرقىي تۈركىستاننى ئىگەللەپ ئالغاندىن كېيىن ئۆزلىرىچە يېڭىچە بىر تارىخ يېزىپ، ئۇيغۇرلارنى جيېفاڭجۈننى ناھايىتى خۇشاللىق بىلەن، سەمىمىيلىك بىلەن كۈتۈۋالغانلىقىنى كۆپ تەشۋىق قىلدى. خەلقنىڭ ئىچىدە گوياكى خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنى خەلقنىڭ ئارمىيەسى، ۋەتەننىڭ ئارمىيەسى، خەلقنىڭ بەخت ياراتقۇچىسى دېگەن تەشۋىقاتلارنى ئېلىپ باردى. سىزنىڭ بىلىشىڭىزچە، شۇ ۋاقتىدا خىتاي كوممۇنىست ئارمىيەسى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىگەللىگەندىن كېيىن، دەسلەپكى ۋاقىتلاردا بۇ ئۇيغۇر خەلقىگە نىسبەتەن قانداق مۇئامىلىلەردە بولدى؟ يەنى ئۆزىنى قانداق كۆرسەتتى ئۇلار؟ ئۇلار دەسلەپكى كىرگەن ۋاقىتلاردا ئۆزلىرىنىڭ تاكتىكىسىنى ئۆزگەرتىپ، گوياكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى گومىنداڭنىڭ زۇلمىدىن قۇتۇزىمىز. شەرقىي تۈركىستانغا كىرگەندىن كېيىن ئاتالمىش شىنجاڭغا كىرگەندىن كېيىن ئۈچ يىلدىن كېيىن گومىنداڭنىڭ قالدۇقلىرىنى يوقىتىپ قايتىپ كېتىمىز دېگەن ۋەدىلەرنى بەرگەن كوممۇنىست جاللاتلىرىنىڭكى گېنېرالى ۋاڭ جىن تاكتىكىنى ئۆزگەرتىپ، قوي تېرىسىنى يېپىنىپ كىرگەن بۆرىلەر بولدى. ئۇلار ئۈرۈمچىگە كىرگەندىن كېيىن، شۇ قىش ۋاقىتلاردا كوچىلاردىكى قارلارنى تازىلاپ، بوۋاي، مومايلارنىڭ ئۆيلىرىگە سۇ توشۇپ بېرىپ، ئۆيلىرىنى يىغىشتۇرۇپ، ئۇلارغا ياردەم بېرىپ، خەلقنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل شوئارلارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى پۈتۈنلەي قولغا كىرگۈزۈش ئۈچۈن ئالداش ھىيلە تاكتىكىلىرىنى ئېلىپ باردى. يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەدىنىڭ ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتىڭلار خەير خوش بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى